SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook ຈຳນວນວີຊາທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ແກ່ຄົນຮົງກົງ ເພື່ອຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຢ່າງຖາວອນ ທະວີຂຶ້ນມາກມາຍ ຕໍ່ແຕ່ທີ່ຮົງກົງບັນຍັດກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດສາທາ ລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຂຶ້ນມາແຕ່ເດືອນກໍລະກະດາປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ສິ່ງທີ່ເວົ້ານັ້ນແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ SBS ມີ ທີ່ໄດ້ມາພາຍໃຕ້ກົດໝາຍເສລີພາບໃນດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານ Immigration ຕ່າງໆເວົ້າວ່າ ນັ້ນເປັນ ແນວໂນ້ມທີ່ຈະທະວີຂຶ້ນຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ທ່ານ ຄີດ ຈະກະທຳບາດກ້າວອັນໃຫຍ່ໂຕອັນໜຶ່ງຂຶ້ນ ທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງຈາກຄົນຮົງກົງມາກມາຍທີ່ໄດ້ຮັບ PR ຈາກລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ PR ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນປະເທ ດອົດສະເຕຣເລຍໄດ້ຢ່າງຖາວອນ ທ່ານ ຄີດ ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ຊ່ວຍແພດຢູ່ໃນຮົງກົງ ແລະຫວັງວ່າທ່ານຈະນຳເອົາຄວາມຊຳນິຊຳນານຂອງທ່ານ ໃນການແກ້ໄຂວິກິດໂຄວິດ-19 ມາສູ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຂໍ້ມູນທີ່ SBS ຫາເອົາໄດ້ສຳລັບເດືອນ 11 ສາກົນ ຫາ ກໍລະກະດາ 2020 ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ Freedom of Information Act ເຫັນວ່າຜູ້ຮ້ອງຂໍສ່ວນໃຫຍ່ເລື້ອຍໆໄປ ຮ້ອງຂໍເອົາ PR ຜ່ານວີຊາການມີສີໄມ້ລາຍມືດີ ທີ່ວີຊາສຳລັບການມີສີໄມ້ລາຍມືດີຖືກ ມອບໝາຍໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຂອງ 5 ເດືອນກ່ອນນີ້ເຖິງສອງເທົ່າ ໄຊມອນ ດີວີ ນາຍໜ້າການເຂົ້າເມືອງອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ຂໍ້ມູນໃໝ່ນັ້ນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ທີ່ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍໃຫ້ສິດພິເສດ ແກ່ຄົນຮົງກົງທີ່ຮ້ອງຂໍ ອີງຕາມກະຊວງ Home Affairs ຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແມ່ນວ່າກະທັ່ງເປັນແບບນັ້ນກໍຕາມ ການທີ່ວີຊາ PR ທັງໝົດຖືກມອບໝາຍໃຫ້ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວສຳລັບ 6 ເດືອນຂອງປີ 2020 ແມ່ນຕົກຕ່ຳລົງ ກະຊວງດັ່ງກ່າວກໍຊີ້ແຈງອະທິບາຍຕໍ່ SBS ວ່າ ຜູ້ຮ້ອງຂໍທີ່ມີສີໄມ້ລາຍມືທີ່ສຳຄັນແລະພິເສດ ໃນການຄ້ຳຈູນການທີ່ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍໂຕ້ຕອບໂຄວິດ-19 ແລະການຟື້ນຟູເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍໃຫ້ດີ ຄືນ ຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດໃນການໃຫ້ວີຊາ ແຕ່ ຣິຊາດ ວອງ ນັກກົດໝາຍໃນດ້ານການເຂົ້າເມືອງອົດສະເຕຣເລຍເຊື່ອວ່າ ການໃຫ້ PR ນັ້ນກໍສາມາດມີສາຍພົວພັນກັບທີ່ໃນເດືອນກໍລະກະດາປີ 2020 ມີການບັນຍັດກົ ດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຮົງກົງ ທີ່ມີການປາບປາມຄົນໃນຮົງກົງຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຮົງກົງ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຕໍ່ອາຍຸວີຊາໃຫ້ແກ່ຄົນຮົງກົງທີ່ຖືວີຊາ Skilled and Graduate ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແລະໃຫ້ກາ ນຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ທຸລະກິດຮົງກົງ ເພື່ອຍົກຍ້າຍທຸລະກິດມາກະທຳຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໃນປີກາຍນີ້ ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໂຫຼດແນມໄດ້ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ